ເຮົາເຄີຍບໍ ມີຄົນມາບອກເຮົາວ່າ ເຮົາອາດຈະເຮັດໃນສິ່ງໃດສິ່ງໜຶ່ງບໍ່ໄດ້ ຫຼື ມາບອກວ່າ ເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເຮົາບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ເວລາເຮົາຊິລົງມືເຮັດອີ່ຫຍັງສັກຢ່າງ ແລ້ວມີຄົນມາບອກເຮົາວ່າ ເ ຮົາອາດຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ ຫຼື ເຮົາບໍ່ມີຄວາມສາມາດເຮັດມັນດອກ ຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບຄຳ ເອີ້ນວ່າ ຄຳແນະນຳ ຫຼືວ່າ ຄຳຄິດເຫັນຕ່າງໆ ຈາກການທີ່ເຮົາຊິເລີ່ມລົງມືເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ເດີນຕາມຄວາມຝັ ນ ຫຼືວ່າ ຫຼືວ່າຊິເລີ່ມຕົ້ນເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ ເຮົາກໍຊິມັກໄດ້ຍິນຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳບອກເຮົາ 2 ແບບ ເຊິ່ງບາງຄົນກະຊິໄດ້ຄຳສະໜັບສະໜູນ ບາງຄົນກະຖືກຫ້າມເລີຍວ່າ ມັນເປັນໄປບໍ່ໄດ້ ແບບເຈົ້າເຮັດບໍ່ໄດ້ ແລະ ຍ້ອນ ອັນນີ້ກະເລີຍວ່າ ຢາກຊວນລົມກ່ຽວກັບທີ່ເຂົາເອີ້ນວ່າ human limit ຄືຂີດຈຳກັດຂອງມະນຸດນີ້ ຖ້າຫາກເຮົາເຊື່ອວ່າເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ ເຮົາກະອາດຈະເຮັດມັນບໍ່ໄດ້ອີ່ຫຼີ ກະເລີຍມື້ນີ້ມີເລື່ອງຢາກຊິມາເລົ່າໃຫ້ຟັງເລີຍວ່ າ ຂີດຈຳກັດຂອງມະນຸດຫັ້ນມີແທ້ບໍ່ ໃນບາງຄັ້ງທີ່ວ່າເຮົາໄດ້ຍິນຄຳ ໄດ້ຍິນຄົນບອກວ່າ ເຮົາເອງເຮັດ ໜ້າຈະເຮັດບໍ່ໄດ້ ຫຼືວ່າບໍ່ມີທາງເຮັດໄດ້ ສ່ວນຕົວເນາະ ຊິເປັນຄົນ ມັກຈະບໍ່ຄ່ອຍເຊື່ອສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍປານ ໃດ ຈົນກວ່າຊິໄດ້ລົງມືເຮັດແທ້ໆ ແລ້ວຈຶ່ງຊິໄດ້ຄຳຕອບຈາກຕົວເອງແທ້ໆ ເພາະວ່າສ່ວນຕົວມີ mindset ທີ່ວ່າ ສິ່ງທີ່ຄົນອື່ນບອກວ່າເຮົາເຮັດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເຂົາຕັ້ງຫາກ ຄົນທີ່ບອກເຮົາຕັ້ງຫາກ ຂະເຈົ້ າເຮັດບໍ່ໄດ້ ກະເລີຍບອກວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້ດອກ ເພາະວ່າເຂົາຫັ້ນກະໄດ້ລອງແລ້ວ ເຂົາຮູ້ດີວ່າເຂົາເຮັດບໍ່ໄດ້ ຊຶ່ງມັນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາກໍຊິເຮັດບໍ່ໄດ້ຄືກັນ ຖ້າເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ລອງ ສ່ວນຕົວກໍຊິເປັນຄົນມັກ ລອງກ່ອນ ມັກລອງ ໄດ້ເຮັດ ໄດ້ລອງ ໄດ້ລົງມືເຮັດ ໄດ້ລອງແລ້ວລອງອີກ ລອງຜິດລອງຖືກຫຼາຍໆຮູບແບບເບິ່ງ ແລ້ວບັດນີ້ ເຊື່ອບໍ່ວ່າໃນອະດີດກະເຄີຍມີ ເຄີຍມີຂີດຈຳກັດ ຂີດຈຳກັດໜຶ່ງ ຄືເລື່ອງຊິເລົ່າໃຫ້ຟັງກໍ ຄື ໃນອະດີດເນາະ ມີຄວາມເຊື່ອໂຕໜຶ່ງທີ່ວ່າ ມະນຸດນີ້ບໍ່ສາມາດແລ່ນໄລຍະ 1 ໄມລ໌ ພາຍໃນ 4 ນາທີໄດ້ ບໍ່ຢູ່ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຊິເປັນແຊ້ມໂລກມາແຕ່ໃສ ໃນ ໃນອະດີດ ໃນຊ່ວງປີ 1900 ເນາະ ຊ່ວງປີ 1900 ນີ້ ບໍ່ມີໃຜສາມາດແລ່ນ 1 ໄມລ໌ ພາຍໃນ 4 ນາທີໄດ້ ແຕ່ແລ້ວຂີດຈຳກັດໂຕນີ້ກະຖືກທຳລາຍລົງ ໃນວັນທີ 6 ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 1954 ນັກກິລາຊື່ ໂຣເຈີ ເບນນິສເຕີ ເນາະ ໄດ້ທຳລາຍຂີດຈຳກັດຕົວນີ້ ທີ່ທຸກຄົນ ນັກວິຊາການທຸກຄົນຈະຕ້ອງອຶ້ງທຶ່ ງ ເພາະວ່າລາວໄດ້ທຳລາຍກົດຕົວນີ້ ກໍຄືລາວສາມາດແລ່ນດ້ວຍໄລຍະທາງ 1 ໄມລ໌ ພາຍໃນ 4 ນາທີ ໜຶ່ງໄມລ໌ກໍຄື 1.6 ກິໂລແມັດຫັ້ນແຫຼະເນາະ ລາວສາມາດແລ່ນໄດ້ພາຍໃນ 4 ນາທີ ແລ້ວກະໄດ້ທຳລາຍກອບ ແລ້ ວກໍໄດ້ທຳລາຍລິມິດຂອງກົດເກນໂຕນີ້ວ່າມະນຸດ ວ່າມະນຸດບໍ່ສາມາດແລ່ນ 1 ໄມລ໌ ພາຍໃນ 4 ນາທີນັ້ນໄດ້ ແລ້ວສິ່ງທີ່ໜ້າເຫຼືອເຊື່ອທີ່ຕາມມາກໍຄື ຫຼັງຈາກນັ້ນພຽງ 2 ເດືອນ ກະມີຄົນທີ່ທຳລາຍສະຖິຕິຂອງລາວ ກໍ ຄືແລ່ນເຂົ້າເສັ້ນໄຊ ແລ່ນເຂົ້າເສັ້ນໄຊໄດ້ໄວກວ່າລາວອີກ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນກະມີຄົນອີກຫຼາຍຄົນທີ່ເຮັດໄດ້ຕາມໆມາ ແລະ ນີ້ກະເປັນອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າຊິມາຊວນຄິດ ກໍຄືວ່າ ຫຼາຍໆຄັ້ງ ຂີດຈຳກັດຂອງມະນຸດ ຫັ້ນ ມັນກະສາມາດຖືກທຳລາຍໄດ້ຄືກັນ ຄັນຫາກວ່າຜ່ານການຝຶກຝົນ ຜ່ານການຝຶກຊ້ອມດີໆ ແລະ ຜ່ານຄວາມພະຍາຍາມ ຜ່ານການທົດລອງຫຼາຍໆຄັ້ງ ມັນກະສາມາດປະສົບຄວາມສຳເລັດໄດ້ ແລ້ວຖ້າເວົ້າເ ຖິງເລື່ອງແລ່ນກະຄືຜ່ານມາກີ້ນີ້ເນາະ ຊ່ວງເດືອນ 10 ກີ້ນີ້ ໃນວັນທີ 12 ເດືອນ 10 ປີ 2019 ນີ້ ຢູ່ກຸງວຽນນາ ປະເທດອອສເຕຣຍເນາະ ນັກແລ່ນ ນັກແລ່ນກິລາມາລາທອນເນາະ ຊື່ Eliud Kipchoge ເນາະ ຄັນອອກຊື່ຜິດກະສິຂໍອະໄພໄປ ລາວກໍໄດ້ທຳລາຍກົດເກນຂີດຈຳກັດຂອງການແລ່ນມາລາທອນ ຊຶ່ງແຕ່ກ່ອນມີຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ ບໍ່ມີໃຜດອກສາມາດຈົບການແລ່ນມາລາທອນພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງໄດ້ ແລະ ຄວາມເຊື່ອໂຕນັ້ນກະຖືກທຳລາຍໄ ປໂດຍນັກແລ່ນຊາວເຄນຢາເນາະ Eliud Kipchoge ຊຶ່ງຄວາມເຊື່ອນີ້ກໍໄດ້ຖືກທຳລາຍໄປ ແລະ ສ່ວນຂ້ອຍເອງເນາະ ກະຄິດວ່າຕໍ່ໄປກະສິມີຄົນທຳລາຍໄດ້ຄືກັນ ເນາະ ຕໍ່ໄປແນ່ນອນກະຕ້ອງມີຄົນເຮັດໄດ້ຄືກັນ ເມື່ອມີຄົນ ໜຶ່ງເຮັດໄດ້ແລ້ວ ຄົນຕໍ່ໄປກະຕ້ອງມີຄົນເຮັດໄດ້ຄືກັນ ແລະ ໂຕນີ້ກະເປັນຂໍ້ພິສູດວ່າ ມະນຸດຫັ້ນບໍ່ມີຂີດຈຳກັດຢ່າງແທ້ຈິງ ຖ້າວ່າໃສ່ຄວາມພະຍາຍາມ ໃສ່ຄວາມຕັ້ງໃຈແທ້ໆ ໃນການລົງມືເຮັດ ໃນການປະຕິບັດ ທົດລອງ ລອງຜິດລອງຖືກ ກ່ອນທີ່ Eliud Kipchoge ລາວກວ່າເຮັດໄດ້ ການ ລາວບໍ່ໄດ້ເປັນ ລາວບໍ່ໄດ້ ບໍ່ແມ່ນວ່າຢູ່ບໍ່ຢູ່ແລ້ວລຸກມາແລ່ນ ເຮັດບາດດຽວແລ້ວໄດ້ເລີຍ ລາວກະຕ້ອງຜ່ານການຝຶກຝົນ ຜ່ານການມີທີມທີ່ດີໃນການ ຊ່ວຍເຫຼືອ ລະກະມີຄົນສະໜັບສະໜູນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງລະແມ່ນຄອບຄົວ ຄື Eliud Kipchoge ນີ້ ລາວເປັນນັກແລ່ນ ເປັນນັກກິລາມາຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍໆ ລາວຢູ່ໃນປະເທດເຄນຢາເນາະ ກະທີ່ວ່າຂ້ອນຂ້າງວ່າຍາກຈົນ ລະກະ ເປັນປະເທດທີ່ ອຶດຫິວ ລາວຫັ້ນແລ່ນໄປສົ່ງເຄື່ອງ ລະກະແລ່ນໄປໂຮງຮຽນຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍ ຈົນປັດຈຸບັນນີ້ ລາວກໍທຳລາຍສະຖິຕິ ລະກະເປັນຄົນທຳອິດທີ່ແລ່ນຈົບການແລ່ນມາລາທອນພາຍໃນ 2 ຊົ່ວໂມງບໍ່ເກີນເ ນາະ ຊຶ່ງເຮົາກໍສິໄດ້ເຫັນແລ້ວວ່າ ລິມິດຂອງຄົນທີ່ແທ້ຈິງຫັ້ນບໍ່ມີ ລະກະຕໍ່ໄປກໍສິມີຫຼາຍໆອັນ ຫຼາຍໆສະຖິຕິທີ່ມະນຸດກໍສິທຳລາຍມັນລົງ ຊຶ່ງຂີດຈຳກັດຂອງມະນຸດຫັ້ນ ສ່ວນຕົວຄິດວ່າມັນບໍ່ມີ ຖ້າຄົນບໍ່ອື່ນ ຖ້າຫາກວ່ າຄົນອື່ນບອກວ່າເຮັດບໍ່ໄດ້ ຢ່າຟ້າວຖອດໃຈ ແຕ່ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນລອງ ຄືການແລ່ນມາລາທອນຂອງ Eliud Kipchoge ອື ເວົ້າເລື່ອງແລ່ນມາລາທອນ ກໍເລີຍວ່າມີໄອກ່ຽວກັບການແລ່ນມາລາທອນມາເວົ້າໃຫ້ຟັງໜ້ອຍໜຶ່ງ ເປັ ນເກັດຄວາມຮູ້ເລັກໆນ້ອຍໆ ວ່າການແລ່ນມາລາທອນຫັ້ນ ກ່ອນທີ່ສິເປັນການແລ່ນ ລະມາລາທອນເນາະ ຄວາມຍາວຈະແມ່ນ 49 ຫາປະມານ 51 ບໍ ຫຼື 52 ກິໂລແມັດນີ້ເນາະ ແມ່ນ ເກີດຂຶ້ນທຳອິດເນາະ ເກີດທຳອິດແ ມ່ນຢູ່ທີ່ອານາຈັກກຣີກບູຮານ ຄືສະໄໝກ່ອນກຣີກຕີສູ້ຮົບກັບເປີເຊຍ ແລ້ວກອງທັບກຣີກຫັ້ນຊະນະ ແລ້ວນັກແລ່ນ ນັກສົ່ງຂ່າວຂອງກອງທັບກຣີກ ແລະ ສົ່ງຂ່າວ ແລ່ນສົ່ງຂ່າວຈາກສະໜາມຮົບກັບໄປທີ່ເມືອງມາລ າທອນ ທີ່ຢູ່ຫ່າງຈາກສະໜາມຮົບຫັ້ນປະມານ 51 ກິໂລແມັດ ແລ່ນກັບໄປເພື່ອສົ່ງຂ່າວ ເພື່ອສິບອກປະຊາຊົນຊາວເມືອງວ່າ ອານາຈັກກຣີກຫັ້ນ ຊະນະອານາຈັກເປີເຊຍແລ້ວ ທັນທີທີ່ນັກແລ່ນ ຄົນສົ່ງຂ່າວຫັ້ນໄປຮ ອດເມືອງ ລາວກະດີໃຈແຮງ ລະກະເມື່ອຍແຮງ ລະກະຈົນຕາຍ ແລະ ເສຍຊີວິດ ເສຍຊີວິດຢູ່ທີ່ເມືອງມາລາທອນ ແລະ ນັ້ນກະເກີດເປັນຕົ້ນກຳເນີດຂອງການໄດ້ຊື່ວ່າເປັນການແລ່ນມາລາທອນ ຄືເປັນໄລຍະ ຫ່າງຂອງເມືອງມາລາທອນໄປຫາສະໜາມຮົບ ໂຕນີ້ເປັນເກັດຄວາມຮູ້ທີ່ວ່າຢາກແຊແບ່ງປັນຄືກັນ ແລ້ວກະມີອີກອີກເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ວ່າ ເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນຈິງເນາະ ເຊິ່ງເປັນເລື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນຫວ່າງຊ່ວງປີ ຊ່ວງຕົ້ນປີ 2000 ນີ້ເນາະ ມີນັກຮຽນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງໜຶ່ງ ເປັນນັກຮຽນ ອ່າ ສາຂາຄະນິດຕະສາດ ນັກຮຽນຜູ້ນັ້ນລາວເປັນຄົນຂ້ອນຂ້າງວ່າມັກມາຊ້າມາສວຍ ແລ້ວມີມື້ໜຶ່ງລາວຫັ້ນໄປສວຍ ເຂົ້າຫ້ອງຊ້າ ເຂົ້າ ຫ້ອງຊ້າແລ້ວເຂົ້າຊ້າເລີຍແຫຼະ ຈົນໝູ່ຫັ້ນ ອັນ ຈົນໂມງປົກກະຕິຫັ້ນ ເປັນໂມງທີ່ວ່າຂ້ອນຂ້າງວ່າໝູ່ເລີກແລ້ວເນາະ ແລ້ວບັດນີ້ລາວໄປຫ້ອງ ລາວໄປໂຮງຮຽນກໍພົບວ່າ ເອົ້າ ໃນຫ້ອງບໍ່ມີໃຜເລີຍ ແລະ ລາວຫຼຽວ ໄປເບິ່ງກະດານ ແລະ ໃນກະດານດຳຫັ້ນເນາະ ກະມີໂຈດເລກຢູ່ໂຈດໜຶ່ງ ລາວກໍເລີຍຄິດວ່າ ໂຫຍ ອັນນີ້ມັນເປັນວຽກບ້ານທີ່ອາຈານເອົາໄວ້ໃຫ້ ແລະ ລາວກໍໄດ້ຈົດວຽກບ້ານຫັ້ນໃສ່ປຶ້ມ ແລະ ລາວກໍກັບໄປເຮື ອນ ກັບໄປແກ້ວຽກບ້ານຢູ່ເຮືອນ ລາວກໍໃຊ້ເວລາແກ້ແກ້ແກ້ແກ້ແກ້ເບີດຄືນ ຈົນແກ້ໄດ້ ແລ້ວບັດນີ້ ໄປໂຮງຮຽນມື້ຕໍ່ມາ ລາວຫັ້ນໄດ້ເອົາວຽກບ້ານໄປໃຫ້ອາຈານ ແລ້ວອາຈານຫັ້ນກະເບິ່ງ ອາຈານນີ້ຕົກໃຈ ຕົກ ໃຈແຮງ ແລ່ນເອົາວຽກບ້ານຫັ້ນໄປໃຫ້ອະທິການບໍດີເບິ່ງ ອະທິການບໍດີກໍຕົກໃຈ ແລ່ນມາ ແລ້ວແລ່ນໄປຖາມນັກຮຽນຜູ້ທີ່ວ່າເອົາວຽກບ້ານມາສົ່ງຫັ້ນວ່າ ເຮີ້ຍ ເຈົ້າເຮັດເລກຂໍ້ນີ້ໄດ້ຈັ່ງໃດ ເອົ້າ ໄອ້ນັກຮຽນກໍ ງົງ ເອົ້າ ຂ້ອຍຄິດວ່າມັນເປັນວຽກບ້ານ ອັນນີ້ມັນບໍ່ແມ່ນວຽກບ້ານ ອັນນີ້ມັນເປັນໂຈດເລກທີ່ບໍ່ມີໃຜສາມາດແກ້ໄດ້ ເຈົ້າໄປເຮັດຈັ່ງໃດຄືແກ້ໄດ້ ປາກົດວ່ານັກຮຽນຜູ້ນັ້ນກະໄດ້ຮັບລາງວັນການແກ້ໂຈດທີ່ດີເດັ່ ນ ແລ້ວກະໄດ້ຮັບລາງວັນ ຊຶ່ງໂຕນີ້ ເລື່ອງນີ້ເປັນເລື່ອງແທ້ເນາະ ແລ້ວກະໄດ້ຮູ້ສຶກວ່າຊິໄດ້ສ້າງເປັນໜັງ ໃນປີໃດຈື່ບໍ່ໄດ້ ຊື່ເລື່ອງຈື່ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ວ່າມັນສ້າງ ມີໜັງເລື່ອງໜຶ່ງທີ່ສ້າງມາຈາກເລື່ອງນີ້ເນາະ ທີ່ວ່ານັກ ຮຽນທີ່ວ່າ ນັກຮຽນທຳມະດານີ້ສາມາດແກ້ໂຈດທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດສາມາດແກ້ໄດ້ ພາຍໃນຄືນດຽວ ລອງຄິດເບິ່ງ ຖ້າຫາກວ່ານັກຮຽນຜູ້ນີ້ໄດ້ຮູ້ກ່ອນວ່າ ເລກນີ້ເປັນເລກທີ່ບໍ່ສາມາດແກ້ໄດ້ ຖ້າລາວກັບໄປ ລາວຊິເຮັດ ບໍ່ ວຽກບ້ານໂຕນີ້ ແກ້ໂຈດເລກໂຕນີ້ ແນ່ນອນລະ ເມື່ອມີລິມິດ ມີຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ ມັນກະຊິເຮັດໃຫ້ຄົນຫັ້ນຮູ້ສຶກທໍ້ໃຈ ແລ້ວກະບອກວ່າ ເອີຍ ຂະໜາດຄົນອື່ນເຮັດບໍ່ໄດ້ ແລະ ເຮົາເປັນນັກຮຽນທຳມະດາ ແລະ ເຮົາຊິ ເຮັດໄດ້ບໍ່ ກະຄືຊິເຮັດບໍ່ໄດ້ ຕົວນີ້ສິ່ງສຳຄັນຂອງຢາກໃຫ້ລະວັງກໍຄື ທີ່ເປັນລິມິດກໍຄືໃຫ້ລະວັງເລື່ອງ mentor limit ກໍຄືຜູ້ທີ່ມີຊື່ສຽງ ຫຼືວ່າຜູ້ທີ່ມີຄວາມຮູ້ຫັ້ນເປັນຜູ້ໃຫ້ລິມິດ ບອກວ່າເຮົາບໍ່ຄວນເຮັດອັນໃດ ຫຼື ເຮົາເຮັດອີ່ຫຍັ ງບໍ່ໄດ້ ບອກວ່າໃຫ້ຖອດໃຈ ບາງເທື່ອຕົວນີ້ກໍເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍ ແລະ ເຮົາກໍຕ້ອງລະວັງເບິ່ງວ່າ ສິ່ງທີ່ອາດຈະດຶງເຮົາໄວ້ຢູ່ ມັນອາດຈະເປັນ mentor limit ກໍເປັນໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ບໍ່ວ່າທ່ານຜູ້ຟັງຊິຢາກເຮັດຫຍັງກໍ ຕາມ ບໍ່ວ່າຢາກລອງເຮັດ ຫຼືວ່າໄດ້ລົງມືເຮັດແລ້ວ ແຕ່ທໍ້ໃຈ ເຮັດບໍ່ໄດ້ ຫຼື ລົ້ມເຫຼວ ກະຢາກໃຫ້ມີເລື່ອງລາວ ກະຢາກໃຫ້ຟັງເລື່ອງພວກນີ້ໄວ້ເປັນຂໍ້ອ້າງ ເປັນຂໍ້ອ້າງອີງວ່າ ເຮົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ລອງເຮັດຫຼາຍ ໆແບບ ຫຼາຍໆ ຫຼາຍໆສິ່ງ ຫຼາຍໆຫົນທາງເນາະ ເພື່ອຊິໄດ້ສ້າງຄຳຕອບໃຫ້ໂຕເອງວ່າ ເຮົາເຮັດໄດ້ ຫຼື ບໍ່ໄດ້ແທ້ ໃຫ້ຄຳແນະນຳຂອງຜູ້ອື່ນນັ້ນເປັນພຽງ ເປັນສິ່ງເຕືອນໃຈ ບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າ